ໃນທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທ່ານໜຶ່ງໄດ້ພາດພິງເຖິງຈີນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບົ່ງເຈາະຈົງວ່າແມ່ນຈີນ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່ມີຂຶ້ນຍ້ອນວິທີສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ການກະທຳຢູ່ເລາະລຽບ ແລະ ຂ້າມແມ່ນ້ຳຊາຍແດນໃນແຖບແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງສາລີຈະມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ໃນການປະຊຸມຮ່ຳຮຽນທີ່ນະຄອນຫຼວງພ ະນົມເປັນ ໂດຍຂະເໝນເພື່ອການປະສານງານ ແລະ ສັນຕິພາບ ຫຼື CICP ທ່ານໄມເກີລ ນູບິລ ອຸປະທູດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການກະທຳຂອງປະເທດດຽວ ໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ແມ່ນສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງສຳລັບທັງ ພວກປະເທດທີ່ຢູ່ເລາະລຽບຕາມເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ໃນຮອບ 2 ປີຜ່ານມາ ການຫັນປ່ຽນໃນດ້ານພູມິສາດການເມືອງ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງການທ້າທາຍໃໝ່ທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ທ່ານ ນູບິລເວົ້າຕື່ມວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ມອງເຫັນການເພິ່ງອີງໜີ້ສິນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ການຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບຂອງເຂື່ອນ ຫຼາຍກວ່າ 10 ແຫ່ງ ແຜນການທີ່ຈະລະເບີດ ແລະ ສະສາງຕະລິ່ງແຫ່ງຕ່າງໆ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງ ເກດເພີ່ມລົງໃນໜ້າເວັບໄຊຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດໃນເວລາຕໍ່ມາ ແນວຄິດທີ່ວ່າການກາງຕໍ່ເພິ່ງອີງໃສ່ເງິນກູ້ ຫຼື ກັບດັກຂອງໜີ້ສິນ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2017 ມັນອ້າງເຖິງການກະທຳຂອງຈີນ ທີ່ໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມສ ຳລັບໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປັກກິ່ງໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິ່ນ ແທນທີ່ຈະເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຂົງເຂດ ແທນທີ່ຈະເປັນແນວນັ້ນ ຊ້ຳແມ່ນວ່າພວກປະເທດເຫຼົ່ານັ້ ນຈະກາຍເປັນພວກທີ່ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງຈີນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງສະຖານທູດຜູ້ທີ່ຂໍບໍ່ອອກຊື່ ທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ທ່ານນູບິລໄດ້ອ້າງເຖິງຈີນ ເວລາເພິ່ນໃຊ້ຄຳວ່າປະເທດດ ຽວໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ນັກການທູດສະຫະລັດທ່ານນັ້ນກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ຄວາມສ່ຽງໃນການທີ່ມີປະເທດໜຶ່ງຄວບຄຸມການວາງແຜນໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ມີລວມທັງການເຊາະໄຫຼທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ການລາດຕະເວ ນຄວບຄຸມແມ່ນ້ຳໃນປັດຈຸບັນນີ້ ອາດຊະຍາກຳທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄປມາ ແລະ ຂະບວນການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ຊີວິດສັດປ່າ ແລະ ມະນຸດ ແນວໂນ້ມທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ ແມ່ນສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການມີອຳນາດ ຕໍ່ອິດສ ະຫຼະຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຕໍ່ແມ່ນ້ຳລຳທານ ພະລັງງານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຂົ້າປາອາຫານໃນທົ່ວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ຕາມທີ່ທ່ານນູບິລໄດ້ເວົ້າໄປ ທ່ານກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ ໃນຂົງເຂດທີ່ລວມທັງ 6 ປະເ ທດ ອັນມີຈີນ ມຽນມາ ໄທ ປະເທດລາວ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເປັນຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນຕໍ່ສະຫະລັດ ທີ່ຖືວ່າເປັນພາຄີສັນຍາວໍຊິງຕັນ ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ຊຶ່ງຍິ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມສຳ ຄັນທາງດ້ານຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຄົນດຽວກັນນີ້ຂອງສະຖານທູດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕຽມຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ນູບິລ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມວ່າ ນອກນັ້ນ ອຸປະທູດທ່ານນີ້ຍັ ງໝາຍຄວາມວ່າ ຈີນຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທັງໝົດທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງນັ້ນ ໃນເລື່ອງຕ່າງຫາກ ທ່ານ ເຊັກ ໂຊພາລ ນັກວິໄຈຈາກສູນກາງສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຣິດຊູເມກາຍ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ບອກວີໂອເ ອ ພະແນກພາສາຂະເໝນທາງອີເມລວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ ນູບິລ ຈະບໍ່ໄດ້ບົ່ງຊື່ປະເທດໃດກໍຕາມ ແຕ່ມັນກໍເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວວ່າແມ່ນຈີນທີ່ຕົງກັບທຸກຈຸດທີ່ທ່ານໄດ້ນຳຂຶ້ນມາເວົ້າເຖິງ ທ່ານ ໂຊພາລ ກ່າວເພີ່ມ ຕື່ມວ່າ ສ່ວນຕົວແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທ່ານກ່າວເຖິງຈີນ ນັກປາດກຳປູເຈຍທ່ານນີ້ກ່າວເພີ່ມວ່າ ຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງແມ່ນຍຸດທະສາດທາງເຂົ້າໄປສູ່ສະຫະລັດ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ຍືນຍົງຂອງຈີນ ແລະ ທາງດ້ານຕົວບົດກົດໝາຍ ຂໍ້ຄວາມໂດຍນັກການທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດທ່ານນີ້ ສະເໜີແນະໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຂົງເຂດໃໝ່ສຳລັບການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ ປະເທດທັງສອງທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແມ່ນໄດ້ພົວພັນ ໃນສົງຄາມການຄ້າມາແລ້ວ ແລະ ການປະເຊີນໜ້າກັນດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນໄປເຖິງທະເລຈີນໃຕ້ ທ່ານ ພົງ ພິສຸດ ບຸດສະບາຣາດ ອາຈານສອນລັດຖະສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນ ກ່າວວ່າ ນອກຈາກທະເລຈີນໃຕ້ແລ້ວ ຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງແນ່ນອນແມ່ນເປັນຂົງເຂດບົ່ມຊ້ອນສຳລັບການແຍ່ງຊີງອຳນາດກັ ນໃນເອເຊຍອາຄະເນ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA